ສຳລັບລາຍການ ພື້ນທີ່ຄວາມຄິດ ກໍເປັນລາຍການນ້ອງໃໝ່ຂອງທາງ The Filter Podcast ເຊິ່ງເນື້ອໃນຂອງລາຍການ ກໍຈະເວົ້າເຖິງບົດຄວາມຕ່າງໆ ການພັດທະນາຕົວເອງ ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ອ່າ ເລື່ອງຂອງ Branding ເລື່ອງຂອ ງການສ້າງແບຣນ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງແບຣນ ຊີວະປະຫວັດຄວາມສຳຄັນຂອງບຸກຄົນໃນອະດີດ ຫຼື ແມ້ແຕ່ ອ່າ ບົດຄວາມທີ່ມີຂໍ້ຄິດດີໆ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປພົບໄປພໍ້ໄປອ່ານມາໃນແຕ່ລະມື້ ແລະ ຢາກຈະ ມານຳສະເໜີ ໂດຍຜ່ານຄວາມຄິດ ການກັ່ນຕອງ ຫຼື ຟິວເຕີຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ຟັງມາຮອດຈຸດນີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງຫຼາຍທ່ານກໍຄົງຈະສົງໄສແລ້ວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ແມ່ນໃຜ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມາຟັງໝໍນີ້ ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າ ຢາກຈະຂໍແນະນຳຕົວເອງຢ່າງເປັນທາງການກ່ອນເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ວ່າ ທະນູໄຊ ມັກວິໄລ ສະໄໝຮຽນນະ ກະຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສາຂາ ອ່າ ປະຫວັດສາດ ແລະ ມະນຸດວິທະຍາ ປັດຈຸບັນເຮັ ດວຽກເປັນພະນັກງານອາສາສະໝັກຂອງອົງການທາງພາກລັດ ແລະ ກໍເປັນ ຄອນເທັນຄຣີເອເຕີ ຂອງທາງເພຈ The Filter ສ່ວນສາເຫດທີ່ເຮັດລາຍການພື້ນທີ່ຄວາມຄິດຂຶ້ນມາ ກໍເພື່ອຢາກຈະສ້າງຄອນເທັນແນວ ພັດທະນາໂຕເອງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຢາກຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງນີ້ແຫຼະເນາະ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະພັດທະນາໂຕເອງ ຈຶ່ງໄດ້ຫາແບບ ຄວາມທ້າທາຍໃໝ່ໆ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ເປັນຄົນ ຂີ້ອາຍ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ຈຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມອອກຈາກ Safe Zone ຂອງໂຕເອງ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າການເຮັດ ພອດແຄສກໍເປັນຊ່ອງທາງໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດສື່ສານກັບທ່ານຜູ້ຟັງ ຫຼື ກັບຄົນອື່ນໄດ້ດີຂຶ້ ນ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະເຮັດລາຍການພື້ນທີ່ຄວາມຄິດຂຶ້ນມາ ກໍເພື່ອຢາກຈະພັດທະນາຕົວເອງ ແລະ ທ່ານຜູ້ຟັງໄປພ້ອມກັນ ສຸດທ້າຍນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າລາຍການພື້ນທີ່ຄວາມຄິດ ຈະໃຫ້ຄ ວາມຄິດດີໆ ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປ ທ່ານຜູ້ຟັງສາມາດຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການພື້ນທີ່ຄວາມຄິດ ໄດ້ໃນທຸກໆຕອນເຊົ້າວັນອາທິດ ທາງເພຈ The Filter ຫຼື ໃຜທີ່ສະດວກຟັງໃນແອັບ ກໍສາມ າດຟັງໃນແອັບໄດ້ທັງໃນ Android ແລະກໍ iOS iOS ສາມາດຮັບຟັງໃນແອັບທີ່ມີຊື່ວ່າ Podcast ສ່ວນໃນ Android ທ່ານສາມາດຮັບຟັງທັງໃນ Podbean ຫຼື ຊ່ອງທາງຟັງ Podcast ອື່ນໆ ທີ່ທ່ານຖະໜັດ ແລະ ພວກເຮົາມາຮຽນຮູ້ພັດທະນາຕົວເອງໄປພ້ອມກັນ